ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກໃນອູ່ສ້ອມລົດທີ່ນີ້ ໃນເມືອງແຮວເລທອບ ລັດແມຣີແລນ ພວກນັກຮຽນກຳລັງຮຽນວິທີສ້ອມແປງລົດ ເອົາເຄື່ອງແທກຄວາມໄວ RPM ເພີ່ມຂຶ້ນອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນອະດີດນັກໂທດທີ່ມີຄ ວາມກະຕືລືລົ້ນ ຢາກກາຍເປັນນາຍຊ່າງເທັກນິກແປງລົດຍົນ ຢາກທົດລອງຟິວໄຟລົດບໍ ທ້າວ ມໍຣິສ ນີລ ນັກຮຽນຂອງອົງການ Vehicles for Change ຫຼື ຍານພາຫະນະສຳລັບການປ່ຽນແປງ ກ່າວວ່າ I learn about this program while in prison and what it does it trains you and prepares you ຂ້ອຍຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້ຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຄຸກ ແລະ ສິ່ງທີ່ມັນເຮັດກໍຄື ມັນຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຈົ້າ ແລະ ກະກຽມເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າໄປປະກອບສ່ວນເປັນກຳລັງແຮງງານໄດ້ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ເປັນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແ ມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຝຶກງານທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໂດຍອົງການ Vehicles for Change ຊຶ່ງເປັນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລມາໄດ້ 24 ປີແລ້ວ ໂດຍການສ້ອມແປງລົດທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກການບໍລິຈາກ ແລະ ສະໜອ ງມັນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳໃນລາຄາທີ່ຖືກ ທ່ານ ມາຕິນ ຊວອດ ເປັນປະທານ ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອົງການຍານພາຫະນະສຳລັບການປ່ຽນແປງ ທ່ານກ່າວວ່າ Our guys spend 4 months here they train up they take the student ASE exams and then when they go ພວກເຮົາໃຊ້ເ ວລາ 4 ເດືອນຢູ່ທີ່ນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຝຶກອົບຮົມຄົນ ເຂົາເຈົ້າທຳການສອບເສັງນັກຮຽນດີເດັ່ນ ດ້ານການບໍລິການລົດໃຫຍ່ ຫຼື ASE ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເມື່ອພວກເຂົາຮຽນຈົບ ພວກເຮົາກໍສາມາດຈັດພວກເຂົາໃຫ້ໄປ ເຮັດວຽກກັບຄູ່ຮ່ວມມືໃນການຈ້າງງານຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດນີ້ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ລວມມີການຝຶກນຳໃຊ້ສະພາບທີ່ເໝືອນຈິງ ຫຼື VR ເຊິ່ງເປັນເທັກໂນໂລຈີ ທ້າວ ແຈັກກີ ຟລີດ ນັກຮຽນຂອງ ອົງການຍານພາຫະນະສຳລັບການປ່ຽນແປງເວົ້າວ່າ ໂດຍທີ່ມີອັນນີ້ ເຈົ້າໄດ້ມີການຕັ້ງຄວາມຄິດໄວ້ກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະລົງມືເຮັດ ຊຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມຄິດ ຄວາມຫວັງໄວ້ທັງໝົດ ອີງຕາມທ່ານ Geoff Crawford ທີ່ເປັ ນຫົວໜ້າໂຄງການສະພາບທີ່ເໝືອນຈິງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງເພີດເພີນ ຄືສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເປັນວິທີການຮຽນຮູ້ທີ່ດີ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຂອງຄົນເຂົ້າການໃໝ່ ມີຫຼາຍກວ່າ 250 ຄົນ ໄດ້ຜ່ານໂຄງກາ ນຝຶກອົບຮົມນີ້ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 95 ເປີເຊັນແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກແລ້ວ ອີງຕາມອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລດັ່ງກ່າວ ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນແລ້ວ ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ທ່ານ Jackie Fritz ນັກຮຽນຂອງອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າອີ ກວ່າ Without this program I probably would be back in prison. It's no more prison.
ຖ້າບໍ່ມີໂຄງການນີ້ ຂ້ອຍອາດຈະກັບຄືນໄປຢູ່ໃນຄຸກອີກ ບໍ່ມີຄຸກອີກຕໍ່ໄປແລ້ວສຳລັບຂ້ອຍ ຍ້ອນພວກທ່ານເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານ Crawford ເວົ້າວ່າ ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ VR ເພື່ອສອນຄວາມຮູ້ ແມ່ນສຳຄັນນອກເໜືອໄປກວ່າພຽງແ ຕ່ແນວໂນ້ມອີກ ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ So we really believe that this is just gonna be the way of life in the world. ສະນັ້ນແຫຼະ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຊື່ອແທ້ໆວ່າ ນີ້ລະຈະເປັນວິທີການຂອງຊີວິດໃນໂລກແຫ່ງການຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ເປົ້າໝາຍຂອງອົ ງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລນີ້ກໍຄືຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການດັ່ງກ່າວໄປທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍຂະຫຍາຍອອກໄປຕ່າງປະເທດ ບົວສະຫວັນ VOA